ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເ ອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄຳວ່າ ກິນແບບໃດຮ່າງກາຍກໍເປັນແບບນັ້ນ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ເປັນຄວາມຈິງ ເພາະທຸກຄົນຕ່າງກໍຊອກຫາ ອາຫານທີ່ດີໆທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແຕ່ອາຫານທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າດີນັ້ນ ບາງ ຄັ້ງກໍບໍ່ດີສະເໝີໄປ ເພາະອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນຈະເປັນຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບກໍເປັນໄດ້ ມີອາຫານຈຳພວກໜຶ່ງທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ອາຫານບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫຼື ອາຫານຂີ້ເຫຍື້ອ ເປັນອາຫານທີ່ແຊບຖືກປາກ ມີຄ່າຈ ຳນວນມະຫາສານ ແຕ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍປານໃດ ເພາະເສັ້ນໃຍພືດ ແລະ ວິຕາມິນຖືກກຳຈັດອອກໄປເກືອບໝົດແລ້ວ ເດັກນ້ອຍທີ່ກິນອາຫານປະເພດນີ້ເປັນປະຈຳ ຮ່າງກາຍຈະບໍ່ສົມບູນ ສ່ວນຜູ້ໃ ຫຍ່ທີ່ກິນເປັນປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີເຫື່ອບໍ່ມີແຮງ ຖ້າກິນຫຼາຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍໄດ້ອີກດ້ວຍ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະເວົ້າວ່າ ອ້າວ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ກິນນາ ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນວ່າ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ສຸຂະພາບນີ້ມີຫຍັງ ແດ່ ຊະນິດທຳອິດຄື ນ້ຳຕານ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່ານ້ຳຕານທີ່ຢູ່ໃນອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມນັ້ນມີຫຼາຍປານໃດ ນ້ຳອັດລົມ 1 ກວດ ມີນ້ຳຕານ 11 ບ່ວງຊາ ແຕ່ລະມື້ທ່ານດື່ມນ້ຳອັດລົມຈັກກວດ ກະແລັມ 1 ກ້ອນ ມີນ້ຳຕານ 8 ບ່ ວງຊາ ກະແລັມໝາກກ້ວຍທີ່ເອີ້ນວ່າ banana split 1 ຖ້ວຍ ມີນ້ຳຕານ 25 ບ່ວງຊາ ຂະໜົມເຄັກຊັອກໂກແລັດ 1 ກ້ອນ ມີນ້ຳຕານ 15 ບ່ວງຊາ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາຍັງກິນນ້ຳຕານໃນຮູບແບບອື່ນໆ ເຊັ່ນ ແຈ່ວກິນສົ້ມ ແລະ ອາຫານຫວາ ນອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ຢ່າລືມວ່ານ້ຳຕານ 1 ບ່ວງ ໃຫ້ປະລິມານແຄລໍຣີ 20 ແຄລໍຣີ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າໃນແຕ່ລະມື້ທ່ານໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຫຼາຍປານໃດ ຕໍ່ໄປນີ້ຄືອາຫານວ່າງ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍຈຳນວນຫຼາ ຍ ປະປົນຢູ່ໃນອາຫານປະເພດນີ້ ການກິນອາຫານວ່າງກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານແຕ່ລະຄາບ ຈະສ້າງບັນຫາໃຫ້ແກ່ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານຂອງເຮົາ ອາຫານແຕ່ລະຄາບຄວນຫ່າງກັນ 5 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບຍ່ ອຍອາຫານໄດ້ພັກຜ່ອນ ເຮັດໃຫ້ຍ່ອຍອາຫານໄດ້ດີ ອາຫານວ່າງ ມັກຈະມາພ້ອມກັບເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ ເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ມີສານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ອາຫານສ່ວນຫຼາຍທີ່ຄົນອື່ນ ຜະລິດມາໃຫ້ບໍລິໂພກ ຈະມີນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັນ ເຊິ່ງບໍ່ເໝາະສົມຕໍ່ສຸຂະພາບ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຂະໜົມຫວານ ມັນ ເຄັມ ຕ່າງໆ ເຂົ້າໜົມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ພະລັງງານຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເ ຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ແລະ ເປັນທີ່ມາຂອງພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ ນອກຈາກນີ້ ອາຫານບໍ່ມີຄຸນຄ່າ ຈະບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຂົ້າໜົມ ຫຼື ອາຫານວ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາກ່ອນນີ້ ແຕ່ມີຢູ່ໃນຮູບແບບອື່ນເຊັ່ນ ຜັກ ໝາກໄມ້ ທີ່ເຮົານຳເອົ າມາຈືນ ຫຼື ອົບແຫ້ງ ເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານເສຍໄປ ຕົວຢ່າງ ໝາກມ່ວງ ໝາກມ່ວງນີ້ມີຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານ ແຕ່ເມື່ອນຳມາດອງກໍຈະມີການເພີ່ມມີການໃສ່ນ້ຳຕານ ໃສ່ສານກັນບູດ ແລະ ສານອື່ນໆທີ່ເ ກີດຂຶ້ນຈາກການໝັກດອງ ຕໍ່ມາກໍຄື ໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ແລະ ມື້ນີ້ກໍຈະເວົ້າເຖິງເລື່ອງນີ້ອີກ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍ ເມື່ອເຮົາເ ອົາໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳຕານໃນຈຳນວນທີ່ເທົ່າກັນມາປຽບທຽບກໍຈະເຫັນວ່າ ໄຂມັນມີປະລິມານພະລັງງານຫຼາຍກວ່ານ້ຳຕານ 2 ເທົ່າ ໄຂມັນ 1 ກະລາມ ໃຫ້ພະລັງງານ 9 ແຄລໍຣີ ສ່ວນນ້ຳຕານຈະໃຫ້ພະລັງງານ 4 ແຄລໍຣີເທົ່ານັ້ນ ຢ່າລືມວ່າ ໄຂມັນເປັນອາຫານທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຕ່ຳ ແຕ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງ ອາຫານບາງປະເພດໃນບ້ານເຮົາ ຜ່ານການຈືນ ຫຼື ຜັດ ຫຼື ປະສົມນ້ຳມັນໃນປະລິມານຫຼາຍ ລອງຄິດເບິ່ງວ່າ ອ າຫານທີ່ເຮົາກິນໃນແຕ່ລະມື້ວ່າ ມີນ້ຳມັນຫຼາຍປານໃດ ເຊັ່ນ ແກງໄກ່ ເຮົາກໍຈະເຫັນນ້ຳມັນຟູຢູ່ ອາຫານຈືນທຸກຢ່າງມີໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນແປ້ງທີ່ເຮັດເຂົ້າໜົມ ແປ້ງພິດຊາ ນ້ຳສະຫຼັດ ແລ ະ ກະແລມເປັນຕົ້ນ ແຕ່ອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດຈະມີໄຂມັນໜ້ອຍ ສະນັ້ນ ການກິນອາຫານຈາກທຳມະຊາດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບໄຂມັນຫຼາຍເກີນໄປ ບັນຫາຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາມັກນຳເອົາຜັກມາຂົ້ວ ຕົວຢ່າງງ່າຍໆກໍ ຄື ຂົ້ວຜັກບົ້ງ ແລະ ເຕົ້າຮູ້ທອດ ຈາກອາຫານທີ່ແຄລໍຣີຕ່ຳຈະກາຍເປັນອາຫານທີ່ມີແຄລໍຣີສູງທັນທີ ທ່ານຜູ້ຟັງເຫັນແລ້ວວ່າ ອາຫານທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍຈຳພວກແປ້ງຂາວ ແລະ ຂະໜົມຕ່າງໆ ມັກຈະມີໄຂມັນ ຫຼາຍ ແລະ ປະສົມນ້ຳຕານຫຼາຍ ສະຫຼຸບງ່າຍໆກໍຄື ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ເຮົາຄວນຫຼີກລ້ຽງ ໃຫ້ຫັນມາກິນຜັກສົດ ແລະໝາກໄມ້ ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ທອດຈະດີກວ່າ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຕະຫຼອ ດໄປຂອງທ່ານ ມື້ນີ້ເວລາກໍໝົດລົງແລ້ວ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນກ ານຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້ເບິ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍໄວລຸ້ນຂັບລົດແຂ່ງຂັນກັນຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແມ້ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະຈັບ ຫຼືຈະປັບໃໝ ຫຼືຈະຢຶດລົດ ຫຼືສົ່ງຟ້ອງສານກໍຕາມ ແຕ່ ບັນຫານີ້ກໍຍັງບໍ່ໝົດໄປເທື່ອ ຍັງຄົງມີເຫດການແບບນີ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຈົນເຖິງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຖືກທຳຮ້າຍ ຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນ ບາງຄົນເຖິງກັບໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ ບັນຫາຂອງເດັກນ້ອຍໄວລຸ້ນຍັງມີອີກຢ່ າງມາກມາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຄຳຖາມກໍຄືວ່າ ອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄວລຸ້ນ ຊຶ່ງກຳລັງກ້າວຂຶ້ນໄປສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຈຶ່ງຈະປະພຶດແບບນີ້ ບັນຫານີ້ມີຮາກຖ ານເປັນມາຢ່າງຍາວນານ ຄູ່ກັນກັບສັງຄົມມາແລ້ວ ນີ້ຄືມໍລະດົກຕົກທອດທີ່ໄດ້ມາຈາກການບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງບິດາມານດາຄູ່ແລກຂອງໂລກທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຜູ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງມາຈາກມານ ຊາຕານ ຜົນຮ້າຍຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງນັ້ນມີມາກມາຍກ່າຍກອງ ແລະ ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງຢ່າງນີ້ແຫຼະ ເລື່ອງລາວຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງເກີດຂຶ້ນເປັນອຸທາຫອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະຍົກມາເລົ່າໃຫ້ຟັງ ມັ ນເປັນເລື່ອງຂອງຊາຍໜຸ່ມທີ່ມີກຳລັງຫຼາຍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ແຊມຊັນ ທີ່ເຮົາມັກໄດ້ຍິນຊື່ນີ້ຢູ່ສະເໝີໆ ແຊມຊັນມີຊີວິດຈິງເມື່ອຫຼາຍພັນປີກ່ອນມາແລ້ວ ເຂົາເປັນລູກຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ມີລູກຍາກ ເມື່ອຄັ້ງທີ່ແມ່ຂອງເຂົາຕັ້ງທ້ອ ງນັ້ນ ນາງໄດ້ຮັບຄຳສອນມາຈາກພຣະເຈົ້າວ່າ ບໍ່ໃຫ້ດື່ມເຫຼົ້າອະງຸ່ນ ຫຼືໝາກຂອງມັນ ເດັກທີ່ຄອດອອກມາຮ່າງກາຍສົມບູນ ແຂງແຮງກວ່າຄົນປົກກະຕິ ເຂົາໄດ້ຮັບກຳລັງມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະມີໜ້າທີ່ເພື່ອຮັ ບໃຊ້ພຣະອົງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ແຊມຊັນມີຄວາມສາມາດເກີນກວ່າຄົນທຳມະດາທົ່ວໄປ ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະມີຄວາມສາມາດຢ່າງດຽວກັບເຂົາ ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ທີ່ແຊມຊັນກັບໃຊ້ກຳລັງອັນມະ ຫາສານຂອງເຂົາເພື່ອສະໜອງຄວາມຢາກຂອງຕົນເອງ ເຂົາໃຊ້ກຳລັງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ຕົນເອງ ຈົນໃນທີ່ສຸດ ເຂົາຖືກຜູ້ຍິງທີ່ເຂົາຫຼົງໄຫຼ ຫຼອກລວງໃຫ້ບອກເຄັດລັບຂອງກຳລັງທີ່ເຂົາໄດ້ມ າ ນາງຈຶ່ງຈັດການກັບເຂົາໄດ້ ແລະແຊມຊັນກໍໄດ້ຖືກຈັບ ເຂົາຖືກລົງໂທດຢ່າງຮຸນແຮງໃນສະໄໝນັ້ນດ້ວຍການຈົກລູກຕາອອກມາທັງສອງຂ້າງ ເຂົາຖືກໂທດຢ່າງຮຸນແຮງໃນສະໄໝນັ້ນ ດ້ວຍການຄວັດໜ່ວຍ ຕາທັງສອງໜ່ວຍອອກມາ ແລະຖືກຈັບໄປຂັງ ແລະກໍໃຊ້ວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນທີ່ສຸດແຊມຊັນກໍໃຊ້ກຳລັງຂອງເຂົາເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ດ້ວຍການຍູ້ເສົາຫຼັກຂອງວິຫານທີ່ມີສັດຕູຂອງເຂົາ ຕັ້ງແຕ່ກະສັດແລະຂ້າລ າຊະການ ເຮັດໃຫ້ວິຫານລົ້ມ ຕົວຂອງເຂົາກໍຕາຍຢູ່ໃນກອງສະຫຼັກຫັກພັງນັ້ນໄປພ້ອມກັນ ກາຍເປັນເລື່ອງລາວ ແລະເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງມາຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້ ຊີວິດຂອງແຊມຊັນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງຄຳ ສອນຂອງພໍ່ແມ່ ເປັນອຸທາຫອນໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນຫຼາຍຍຸກຫຼາຍສະໄໝ ຕະຫຼອດເຖິງທຸກມື້ນີ້ ເຖິງວ່າເຂົາຈະມີກຳລັງຫຼາຍ ເຂົາມີຄວາມເຈັ່ງ ມີຄວາມສາມາດໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ກໍບໍ່ອາດຕ້ານທານສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ ເພາະເປົ້າໝາຍການທຳລາຍຂອງມານຊາຕານ ຄືມັນຈະຊັກຊວນດຶງຈ່ອງໃຫ້ເປັນຄົນຂີ້ດື້ບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຈາກນັ້ນເມື່ອເຮົາຫຼົງໄຫຼໄປກັບມັນ ເຮົາກໍຈະຕ້ອງຕິດບ້ວງໃນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວເອງ ມານຮ້າຍຈ ະຖິ້ມໃຫ້ເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍດ້ວຍຕົວຂອງເຮົາເອງ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍດ້ວຍຕົວຂອງເຮົາເອງ ໃນຄວາມ ໃນຄຳອຸປະມາທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເລົ່າ ເມື່ອ 2,000 ກວ່າປີທີ່ແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ເວົ້າເຖິງ ເດັກໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງທີ່ໄປຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ແບ່ງມໍລະດົກໃຫ້ກັບເຂົາ ຄົນໃນສະໄໝນັ້ນ ຄົນໃນສະໄໝນັ້ນ ຫຼືແມ້ແຕ່ໃນສະໄໝນີ້ ເຂົາກໍຖືວ່າລູກທີ່ໄປຂໍແບ່ງປັນມູນມໍລະດົກໃຫ້ກໍເທົ່າກັບໄປດ່າພໍ່ແມ່ໃຫ້ຕາຍທັນທີ ຫຼືບໍ່ກໍສະແດ ງທ່າທີວ່າຈະບໍ່ສົນໃຈດູແລພໍ່ແມ່ ເມື່ອຍາມແກ່ເຖົ້າມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການທັດທານຈາກພໍ່ແມ່ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບການທາບທາມຈາກພໍ່ແມ່ຢ່າງຊາຍໜຸ່ມຄົນນີ້ ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບການທາບທາມ ຫຼື ສັ່ງ ສອນຈາກພໍ່ແມ່ປານໃດກໍຕາມ ຊາຍໜຸ່ມຄົນນີ້ກໍຍັງບໍ່ຍອມຟັງ ໃນທີ່ສຸດພໍ່ແມ່ຈຶ່ງແບ່ງສົມບັດໃຫ້ ເຂົາໄດ້ເງິນ ແລະ ຂາຍທີ່ດິນແລ້ວຈາກນັ້ນ ເອີ ເຖິງວ່າພໍ່ແມ່ຈະຫ້າມພຽງໃດກໍຕາມ ເຂົາກໍຍັງບໍ່ຍອມ ໃນທີ່ສຸດ ພໍ່ແ ມ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ແບ່ງປັນຊັບສົມບັດໃຫ້ ແລະ ເຂົາກໍຕ້ອງໄດ້ຂາຍຊັບສົມບັດນັ້ນ ເມື່ອໄດ້ເງິນແລ້ວ ເຂົາກໍຊິເຂົ້າໄປໃນເມືອງໃຫຍ່ ຫວັງຈະໄປກໍ່ສ້າງຕົວເອງ ແຕ່ກັບໄປຫຼົງໄຫຼໃນແສງສີ ແລະ ຫຼົງໄຫຼໃນ ຊີວິດທີ່ສຸກສະບາຍ ຈົນໃຊ້ເງິນ ແລະ ຊັບສົມບັດນັ້ນເບີດ ເມື່ອບໍ່ມີເງິນ ເພື່ອນຝູງກໍຫາຍໜ້າໄປຢ່າງ ເມື່ອບໍ່ມີເງິນ ໝູ່ເພື່ອນພັກພວກກໍໜີໄປຈົນໝົດ ເຂົາຕົກອັບຢ່າງແສນສາຫັດ ຈົນຕ້ອງໄດ້ໄປຮັບຈ້າງລ້ຽງໝູ ແລ ະ ກິນອາຫານກັບໝູ ສຳລັບຄົນຢິວແລ້ວຖືວ່າໝູເປັນສັດທີ່ບໍ່ສະອາດ ເຂົາຈະບໍ່ແຕະຕ້ອງດ້ວຍ ເຂົາຈະບໍ່ແຕະຕ້ອງອີກຊ້ຳ ແຕ່ຊາຍໜຸ່ມທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງຄົນນີ້ ເຂົາໄດ້ໄປກິນເຂົ້າກັບໝູ ນັບວ່າເປັນຄວາມຕົກຕ່ຳຢ່າງທີ່ ສຸດ ທີ່ເຂົາມີມາໃນຊີວິດ ໃນທີ່ສຸດເຂົາກໍຄິດເຖິງພໍ່ແມ່ ແລະ ເສຍໃຈໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດລົງໄປ ເຂົາຈຶ່ງກັບຄືນມາບ້ານ ເພື່ອຂໍໂທດພໍ່ ແລະ ແມ່ ແລະ ພໍ່ແມ່ກໍໃຫ້ອະໄພແກ່ເຂົາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມີຊາຍໜຸ່ມ ແລະ ຍິງສາວຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດໂຕແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍສູນເສຍອະນາຄົດ ຮຽນແບບບໍ່ຈົບ ບາງຄົນກໍເຖິງກັບຈົບຊີວິດລົງແບບໜ້າເສຍໃຈ ເພາະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງ ເພາະສະນັ້ນແຫຼະ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຈຶ່ງເປັນສັດຕູຂອງ ເຮົາ ການບໍ່ເຊື່ອຟັງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າສອນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວໃນເລື່ອງຂອງການໃຊ້ຊີວິດ ການກິນ ການດື່ມ ການສະແຫວງຫາຫົນທາງຊີວິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ກວ່າຈະຮູ້ໂຕວ່າເ ຮົາເດີນທາງຜິດ ມັນກະສວາຍເກີນໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ເລື່ອງລາວທີ່ເລົ່າມານີ້ ຈົ່ງໄດ້ເປັນອຸທາຫອນສອນໃຈໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ກໍໜ້າເສຍດາຍເວລາພວກເຮົາຜ່ານໄປຢ່າງໄວວາເຫຼື ອທີ່ສຸດ ເອົາລະ ມື້ໜ້າພວກເຮົາຈະມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳ ຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road Singapore

ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ